ئۈچىنچى ئاۋغۇست پەيشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك

دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر

يېڭى ئەرەب تور گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى بىرىنچى ئاۋغۇست دۈشەنبە كۈنى بۈركۈت قالقىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچ ناملىق مەشىق خاراكتېرلىك بىرلەشمە ھاۋا ئارمىيە مانېۋىرىنىڭ سەككىزىنچى ئاي ئىچىدە ئۇيغۇر رايونىدا ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان خىتاينىڭ ئەرەب بىرلەشمە خەلپىلىكى بىلەن بولغان بىرلەشمە ھەربىي مانېۋىرىنى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان قورقۇنچلۇق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى دۇنيانىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغان بىر پەيتتە نېمە ئۈچۈن بۇ رايونغا ئورۇنلاشتۇرغانلىقى مەلۇم ئەمەس بەزى كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە مۇسۇلمان دۇنياسى بولۇپمۇ ئەرەب دۇنياسى بىز تەرەپتە دېگەن سىگنالنى بەرمەكچى بولۇۋاتقانلىقىنى قەيت قىلىشماقتا

خىتاينىڭ ھۆكۈمەت كونتروللۇقىدىكى يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئۇچۇرىغا قارىغاندا ئۇيغۇر رايونىدا بىرلەشمە ھاۋا ئارمىيە مانېۋىرى ئۆتكۈزۈش قارارىنىڭ خىتاينىڭ بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ئەرەب بىرلەشمە خەلپىلىكى بىلەن ئۇنىڭغا خىتاينىڭ ئېل ئون بەش تىپلىق مەشىق ئايروپىلانى سېتىپ بېرىش كېلىشىمى ئىمزالىشىدىن كېيىن روياپقا چىققانلىقى مەلۇم خىتاي ئىلگىرى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا روسىيە قىرغىزىستان تاجىكىستان قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن ئۇيغۇر رايونىدا بىر قانچە قېتىم بىرلەشمە ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزگەن خىتاينىڭ بۇ قېتىم ئۇيغۇر رايونىدا ئەرەب بىرلەشمە خەلپىلىكى بىلەن ئۆتكۈزىدىغان ھاۋا ئارمىيە مانېۋىرى ئۇنىڭ باشقا دۆلەتلەر بىلەن بۇ رايوندا ئۆتكۈزگەن تۇنجى ھاۋا ئارمىيە مانېۋىرىمۇ ئەمەس ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى پاكىستان بىلەن مەزكۇر رايوندا بىرلەشمە ھاۋا ئارمىيە مانېۋىرى ئۆتكۈزگەن ھالبۇكى بۇ خىتاينىڭ شۇ ۋاقىت ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىپ تۈرمە لاگېرلارغا قاماۋاتقان مەزگىلى ئىدى مەلۇم بولۇشىچە پاكىستان بىلەن ئەرەب بىرلەشمە خەلپىلىكى خىتاينىڭ ب د ت دىكى كۈچلۈك قوللىغۇچىسى بولۇپ ھەر ئىككى دۆلەت ب د ت دا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا زىيانكەشلىك قىلىشىنى تەكشۈرۈشكە قارشى ئاۋاز بېرىپ كەلگەن
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى خىتاينىڭ ئومۇمخەلق جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش سەپەرۋەرلىك چاقىرىقىغا قارتا ئىنكاس بىلدۈرۈپ خىتاينىڭ پۇقرالىرىنى بىر بىرىنى نازارەت قىلىشقا ئىلھاملاندۇرۇشىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى بۇ ھەپتىنىڭ باشلىرىدا خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىپ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇشتا پۈتۈن جەمئىيەتنى سەپەرۋەر قىلىشقا چاقىرىق قىلغان خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى شەخسلەرنىڭ گۇمانلىق ھەرىكەتلەرنى پاش قىلىش قانىلى قۇرۇلغانلىقى پاش قىلغۇچىلارنىڭ تەقدىرلىنىدىغانلىقى ۋە مۇكاپاتلىنىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى مەتيېۋ مىللېر ئىككىنچى ئاۋغۇست مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئامېرىكىنىڭ بۇنىڭدىن ئىنتايىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ مۇنداق دېگەن بىزنىڭ بۇنىڭدىن ئەندىشىلىرىمىز بار پۇقرالارنى بىر بىرىنى نازارەت قىلىشقا ئىلھاملاندۇرۇش ئەلۋەتتە كىشىنى قاتتىق ئەندىشىگە سالىدۇ مەتيىۋ مىللېرنىڭ ئېيتىشىچە بۇنىڭدىن بۇرۇن ئامېرىكا خىتايغا ساياھەتكە بارىدىغان پۇقرالىرىغا ئۈچىنچى دەرىجىلىك ئاگاھلاندۇرۇش چىقارغان ئىكەن ئۈچىنچى دەرىجىلىك ئاگاھلاندۇرۇش ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ پۇقرالىرىنى مەلۇم بىر دۆلەتكە ساياھەتكە بېرىش بارماسلىقنى قايتا ئويلىشىشقا چاقىرىشىنى كۆرسىتىدىكەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ خىتاينىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش سەپەرۋەرلىك ھەرىكىتىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشى ۋە خىتايغا بېرىش بارماسلىقنى قايتا ئويلىشىشنى تەلەپ قىلىشى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا تۇغقان يوقلاپ ئۇيغۇر ئېلىغا بېرىش بارماسلىق مەسىلىسى قاتتىق تالاش تارتىش قوزغىغان بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا قويۇلدى بۇ تالاش تارتىشنى يېقىندا چەت ئەل تەۋەلىكىدىكى قىسمەن ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ۋىزىسى ئېلىپ ئۇيغۇرلارغا قارتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىنىۋاتىدۇ دەپ قارىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئېلىدا تۇغقان يوقلاشتا بولۇشى ۋە ۋەزىيەتنىڭ نورماللاشقانلىقى ھەققىدىكى ۋىدېئولارنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقىتىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان چەت ئەللەردىكى تەشكىلاتلار بۇ خىل تۇغقان يوقلاش خىتاينىڭ شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى خىتاينىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان

ئۇيغۇر تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مۇرەككەپلىكىنى، ئۇنىڭغا چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنىڭ خىتايدىن ئەمەس، باشقا دۆلەتلەردىن كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. ئېكولوگىيەلىك توقۇمىچىلىق خەۋەرلىرى ناملىق تور گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، يېڭى سانلىق مەلۇماتلار ئامېرىكا تاموژنىسى يېقىنقى ئون ئىككى ئاي ئىچىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ تۇتۇپ قالغان ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ بىۋاسىتە خىتايدىن ئەمەس، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى باشقا دۆلەتلەردىن كەلگەنلىكىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن. ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى يېقىندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئالتىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن يېڭى تاموژنا سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئېلان قىلغان يېڭى سانلىق مەلۇماتلاردىن ئاشكارىلىنىشىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ قارالغان ياكى گۇمان قىلىنغان مەھسۇلاتلار ئەڭ كۆپ مالايسىيادىن ئۇنىڭدىن قالسا ۋيېتنامدىن كىرمەكتىكەن ئامېرىكىنىڭ تاموژنا سانلىق مەلۇماتىدا خىتايدىن بىۋاسىتە كىرگەن بۇ خىل مەھسۇلاتلارنىڭ مىقدارى جەھەتتىن ئۈچىنچى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقى تايلاند ۋە مېكسىكىنىڭ تۆتىنچى ۋە بەشىنچى ئورۇندا تۇرغانلىقى كۆرسىتىلگەن ئامېرىكا مەجبۇرىي ئەمگەك خىزمەت ئەترىتىنىڭ بىرىنچى ئاۋغۇست ئېلان قىلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش ستراتېگىيىسىگە دائىر مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا تاموژنا ئىدارىسى بۇ قانۇنغا ئاساسەن دەسلەپكى بىر يىلدا قىممىتى بىر مىليارد ئۈچ يۈز مىليون دوللارلىق تۆت مىڭدىن ئارتۇق يوللانمىنى كۆزدىن كەچۈرگەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىككى خىتاي شىركىتىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن ئامېرىكا سودا ۋەكىلى كاترىن تاي بىرىنچى ئاۋغۇست ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتىدا بۇ ئامېرىكىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشتىكى

بىڭتۈەن دائىرىلىرىنىڭ مەزكۇر خىزمەت نىشانى يەرلىك بىلەن بىڭتۈەننى بىرلەشتۈرۈشتە بىڭتۈەننىڭ رولىنى كېڭەيتىش ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ئىلغار مەدەنىيەت ئۈلگىسى سىناق رايونلىرىنى بەرپا قىلىشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە بىڭتۈەن دائىرىلىرىنىڭ مەزكۇر كەلگۈسى بىر يىللىق خىزمەت پىلانى ئۇنىڭ ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى چاقىرىلغان بىڭتۈەن پارتكومىنىڭ سەككىزىنچى نۆۋەتلىك بەشىنچى يىغىنىدا ئوتتۇرغا قويۇلغان خىتاينىڭ بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ بىرلىشىشىنى پىلانلىشىدىكى بۇ قېتىملىق خىزمەت نىشانى يەرلىكنىڭ بىڭتۈەنلىشىشىنى ئالغا سۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئورنى ۋە مىللىي مەدەنىيەت ئېڭىنى تېخىمۇ ئاجىزلاشتۇرۇپ

بىڭتۈەننىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ئوينىغان ھالقىلىق رولى سەۋەبلىك ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئامېرىكا كانادا ئەنگلىيە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇنىڭغا ئېمبارگو يۈرگۈزگەن بولسىمۇ لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى بىڭتۈەننىڭ رايوندىكى سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە ستراتېگىيىلىك رولىنى ئىزچىل كۈچەيتىپ كەلمەكتە بىڭتۈەن گېزىتىنىڭ تەكىتلىشىچە يىغىندا ئوتتۇرغا قويۇلغان ئالتە نۇقتىلىق تەلەپ بىڭتۈەننىڭ يېڭى تىپتىكى شەھەرلىشىشىنى تېزلىتىش شەھەر يېزىلارنىڭ بىرلىشىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىش ۋە بىڭتۈەننى مەركەز قىلغان ئىلغار مەدەنىيەت سىناق رايونلىرىنى بەرپا قىلىش بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ بىرلىشىشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈش بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىر شاھمات تاختىسىغا ئايلاندۇرۇش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن
ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېيمىس رىش يېقىندا ئامېرىكا فېدېراتسىيە سودا كومىتېتىنىڭ رەئىسى لېنا خانغا خەت يېزىپ بۇ ئورگاننىڭ ئامېرىكىلىق ياش ئۆسمۈرلەرنى خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسى تىك توكتىن قوغداشتا قانداق تەدبىرلەرنى ئالغانلىقىغا چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان جېيمىس رىشنىڭ خېتىدە تەكىتلىشىچە خىتاي تىك توكنى ئامېرىكا ياش ئۆسمۈرلىرىگە قارىتا مېڭە يۇيۇش ماشىنىسى ئورنىدا قوللانماقتىكەن ئۇ خېتىدە تىك توكنىڭ ئامېرىكىلىقلارنىڭ سالامەتلىكى مەخپىيەتلىكى ۋە بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزۈۋاتقان ئەڭ چوڭ تەھدىتلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە تىك توكنىڭ ئامېرىكىدا بىر يۈز ئەللىك مىليوندىن ئارتۇق ئابونتى باركەن تىك توكنىڭ ئامېرىكا ياش ئۆسمۈرلىرىگە ئېلىپ كېلىۋاتقان خەۋپىگە قارىتا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىدىكى ئەندىشە بارغانچە كۈچەيمەكتە تىك توكنىڭ ئىجرائىيە دېرىكتورى جوۋ شوۋزى بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئاۋام پالاتاسىدا گۇۋاھلىق بەرگەندە پالاتا ئەزالىرىنىڭ شىددەتلىك سوئال سوراقلىرىغا دۇچ كەلگەن بولسىمۇ ئەمما ئۇ تىك توكنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى شۇنداقلا تىك توك ئابونتلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى قوغداشقا دائىر نۇرغۇن سوئاللارغا بەكمۇ مۇجمەل جاۋاب بەرگەن ئىدى كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېيمىس رىش فېدېراتسىيە سودا كومىتېتى رەئىسى لېنا خانغا يازغان خېتىدە تىك توكنىڭ ئامېرىكىلىق بالىلارغا بولغان تەسىرىنى كىشىنى ئەندىشىگە سالىدىغان مۇكەممەل بوران چاپقۇن دەپ تەسۋىرلىگەن ئۇ خىتاينىڭ كونتروللۇقىدىكى تىك توك ئامېرىكىلىقلارنىڭ سالامەتلىكى مەخپىيەتلىكى ۋە بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ئەڭ چوڭ تەھدىتلەرنىڭ بىرى بولماقتا بىزنىڭ پەرزەنتلىرىمىز ۋە نەۋرىلىرىمىزنىڭ ئۆزىگە زىيان سېلىش يېمەك ئىچمەك قالايمىقانچىلىقى ۋە زىيانلىق جىنس ئۆزگەرتىشكە تەشۋىق قىلىش مەزمۇنىدىكى ۋىدېئولارنى كۆرۈش ئارقىلىق خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ كونتروللۇقىغا چۈشۈپ قېلىش خەۋپى تېخىمۇ ئاسانلاشماقتا دەپ كۆرسەتكەن جېيمىس رىشنىڭ خېتىدە مەلۇم بولۇشىچە، ئۇ ئامېرىكا فېدېراتسىيە سودا كومىتېتى رەئىسىدىن ئۇنىڭ خېتىگە ئوتتۇزىنچى ئۆكتەبىردىن بۇرۇن جاۋاب بېرىشنى، ئۇلارنىڭ بالىلارنى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەشۋىقاتىدىن قوغداش ئۈچۈن قانداق تەدبىرلەرنى ئالغانلىقىغا چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان.

ئۇيغۇر ئېلىدە يېقىنقى يىللارغىچە مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ كەلگەن بىلىك سالونى تورىنىڭ ساھىبى ۋە ئىنگلىزچە تەرجىمان ئەسقەرجان غېنىنىڭ يېقىندا تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئىجتىمائىي ئاخباراتلاردا خەۋەر قىلىنغانىدى كورلىدىكى ئالاقىدار نوپۇزلۇق ئورگانلارغا قارىتا تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا ئەسقەرجاننىڭ نۆۋەتتە بايىنغولىننىڭ خېجىڭ يەنى خوتۇنسۇمبۇل ناھىيەسىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى ۋە ئۈستىدىن دېلو تۇرغۇزۇلۇپ تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ نورۋېگىيەدىكى پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۆتكەن ھەپتە تىۋىتتېر ئۇچۇرىدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى بىلىك سالونى تور بېتىنىڭ ساھىبى ئەسقەرجان غېنىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان ئۇنىڭ بۈگۈن رادىيومىزغا بايان قىلىشىچە ئەسقەرجان غېنى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى قەشقەر پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ چەت ئەل تىلى فاكۇلتېتىنى پۈتتۈرگەن. بىر مەزگىل قەشقەر، ئۈرۈمچى ۋە كورلىدىكى چەت ئەل تىلى مەكتەپلىرىدە ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولغان ئەسقەرجان غېنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇن سەۋەبلىك بۇ مەكتەپلەرنىڭ كۆپىنچىسى تاقالغاندىن كېيىن ئوقۇتقۇچىلىقتىن توختاپ، ئىنگلىزچە تەرجىمانلىق بىلەن شۇغۇللانغان.
قەشقەردە نۇرخان تىل تەربىيەلەش مەركىزى ۋە ئاچقۇچ تىل تەربىيەلەش مەركىزىدە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللارغىچە ئىشلىگەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى كورلىغا قايتىپ كەتكەن ئاندىن كېيىن كورلىدا تىل تەربىيىلەش ئىنگلىز تىلى ئۆگىتىش ئىشلىرىنى قىلغان ئاندىن بۇ بىلىك سالونىنى قۇرۇپ ئاندىن پەن ئومۇملاشتۇرۇشقا دائىر كىتابلارنى تەرجىمە قىلىپ تارقاتقان ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئىككى ئاينىڭ ئالدىدا ئەسقەرجان غېنىنىڭ ئۇشتۇمتۇت غايىب بولغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان ۋە بىر ھەپتىدىن كېيىن ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقان. ئەسقەر غېنىنىڭكى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا تۇتۇلغانلىقى خەۋىرى كەلدى. بۇ خەۋەردىن باشقا بەك ئېنىق خەۋەرمۇ يوق. شۇ تۇرسۇنجان بىلەن قۇرغان بۇ بىلىك سالونى، بىلىك پەن ئومۇملاشتۇرۇش سالونى شۇ سەۋەبتىن تۇتۇلغان دېگەن ئىنكاسلار، ئۇچۇرلار كەلگەن ئەمدى.
بىز ئەسقەرجان غېنىنىڭ ئەھۋالىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن ئۇنىڭ يۇرتى كورلىدىكى ساقچى خادىملىرىغا تېلېفون قىلدۇق.

سىز ئۇ يەردە ئەمەسلىكىڭىزنى بىلىمىز. ۋە سوجاڭ بولغاندىكىن ئۆزئارا دوستلۇقىڭلار بولۇشى كېرەكقۇ ئۆزئارا سوجاڭلار ئارا. مەن سوجاڭ مەن سوجاڭ ئەمەس. ئا زىداۋيانغۇ سىز. ياق مەن ساقچى ئەمەس مەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئەسقەرجان غېنى كېيىنكى يىللاردا ئۆزى تۇغۇلۇپ ئۆسكەن كورلىنىڭ شاڭخۇ يېزىسىغا يەرلەشكەن ۋە بىلىك سالونى نامىدىكى تور بەتنى باشقۇرغان. ئۇ بۇ تور بەتتە بىر قىسىم ئىنگلىزچە ئەسەرلەرنى ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ، تونۇشتۇرغان ۋە بىر قىسىم ئەسەرلەرنىڭ ئاۋازلىق نۇسخىسىنى تارقاتقان. بۇنى توردىمۇ تاپقىلى بولىدۇ، ھازىرمۇ تاپقىلى بولىدۇ، ئۇنىڭكى بىلىك سالون دەپ ئىزدىسە چىقىدۇ، بەك ياخشى كىتابلارنى تەرجىمە قىلغان ئىنگلىزچىدىن. بۇ ھېلىقى ھەتتا پۇللۇق تېما بولدىمۇ مۇلازىمىتى، ئۇ كىتابنى ئاڭلىغانلار پۇل تۆلەيتتى. ئۇيغۇرلار ئارىسىدا بىر نېمە ھالەت كەلگەن، يەنى بىر جامائەت تەشكىل قىلالايدىغان، ئۆزىنىڭ ئۆمىكىنى، قوشۇنىنى قۇرالايدىغان بىر ھالغا كەلگەن، ئادەم جىقتى ئەگەشكەنلەر ئەمدى. ئەتراپىغا بەلگىلىك ساندا كىتابخان، ۋە پىدائىي خىزمەتچىلەرنى توپلىغان بۇ تور بەت بۇلتۇردىن ئېتىبارەن خىتاينىڭ تەكشۈرۈش ۋە زەربە ئوبيېكتىغا ئايلانغان. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ تور بەتنىڭ يەنە بىر ساھىبى ئامېرىكىدا ئوقۇپ قايتقان مۇتەخەسسىس تۇرسۇنجان بىلگە بولۇپ، ئۆتكەن يىلقى ئېنىقلاشلىرىمىزدا ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان شاڭخەيدىكى تۇڭجى ئۇنىۋېرسىتېتىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى مەلۇم بولغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان شاڭخۇ بازارلىق ساقچى خادىمى ئەسقەرجان غېنىنىڭ تۇردى ئەزىز ئىسىملىك يەنە بىر گۇماندار بىلەن بىرلىكتە نۆۋەتتە خېجىڭ ناھىيەسىدە، يەنى نۆۋەتتە كورلىنىڭ خوتۇنسۇمبۇل ناھىيەسىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
ھە سىز ئۇيغۇرمۇ؟
ھە شۇ ئۇيغۇر.
ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ ياخشى ياخشى.
سىلە بۇ قايسى ساقچىخانا بۇ؟
بۇ شاڭخۇ پايسو.
ئۇنداقتا ھېلىقى ئەسقەر غېنى دېگەن بالا ھېلىقى ئىنگلىز تەرجىمان. ھېلىقى بىلىك سالونىنىڭكى ساھىبى.
ھازىر نەدە؟
تۇتۇلدىغۇ دەم. تۇتۇلغان بولسا قەيەردە؟ قەيەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ؟
خېجىڭدىتى ئۇلار.

يوسەنجو، ليۇنجوجوليۇ. ئەسقەرجاننىڭ دېلوسىغا ئارىلاشقان بىر رايون ساقچىسى ئەسقەرجان غېنىنىڭ دېلوسىنىڭ تەكشۈرۈلۈش باسقۇچىدا ئىكەنلىكىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرلىكتە، ئۇنىڭغا چېتىلىپ، قەشقەر ۋە قاغىلىقتىن بىر قانچە گۇماندارنىڭمۇ تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى.
ۋەي. ئە بۇ قايسى ئىدارە بۇ؟ مىنجىڭ ئىشخانىسى. قايسى يېزىنىڭكى مىنجىڭ ئىشخانىسى بۇ؟ ئەھە شاڭخۇ يېزىنىڭكى. خو شاڭخۇ يېزىسى دېگەن چاغدا كورلا شەھەرلىك شاڭخۇ يېزىسى شۇنداقمۇ؟

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان تۆت خىتاي شىركىتىگە جازا تەدبىرى ئېلان قىلدى ئىلگىرى دۇنيادىكى بەش يۈز كۈچلۈك كارخانا قاتارىغا كىرگەن بۇ خىتاي شىركەتلىرىگە قويۇلغان جازا خىتاينى قاتتىق نارازى قىلغان بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىزلەر. ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ رەئىسلىكىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش خىزمەت گۇرۇپپىسى بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشنىڭ يېڭىلانغان ستراتېگىيىسىنى ئېلان قىلىش ئارقىلىق خىتايدا مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق قېزىۋېلىنغان ئىشلەپچىقىرىلغان ياكى قۇراشتۇرۇلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنىشىنى داۋاملىق چەكلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقى ۋە ئامېرىكا سودا ۋەكىللەر ئىشخانىسى بىرلىكتە ئېلان قىلغان بۇ يېڭىلانغان ستراتېگىيە بىلەن بىرلىكتە يەنە خىتاينىڭ تۆت چوڭ شىركىتىنىڭ مەھسۇلاتلىرى مەجبۇرىي ئەمگەك قارا تىزىملىكىگە ئېلىنىپ چەكلەنگەن بۇ شىركەتلەر شىنجاڭ جوڭتەي چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى توققۇز يۇلتۇز شىركەتلەر گۇرۇھى

ۋە ئىشقا سېلىش بىلەن شۇغۇللانغانلىقى ئۈچۈن جازالىغان بولۇپ بۇ ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىرادىسىنى نامايان قىلىپ بېرىدىكەن مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىقى بولغان خىتاي شىركەتلىرىنى داۋاملىق تارتىپ چىقىرىپ جازالاش ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىشنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرىدىكى بۇ يېڭى چەكلىمىسى قارشى ئېلىشقا ئېرىشكەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل دېرېكتورى لۇئىسا گرېۋ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە قانۇننىڭ توختىماي ئىجرا قىلىنىشىنى كۆرگەنلىكتىن خۇرسەن بولغانلىقىنى بايان قىلدى
يەنىمۇ كۆپ خىتاي شىركەتلىرىنىڭ بۇ تىزىملىككە كىرگەنلىكىنى كۆرۈش ناھايىتى خۇرسەن قىلارلىق ئەھۋال، چۈنكى ئۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئەمەلىي ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن پايدا ئېلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىنى بىر تۈرمە ھاياتىغا ئايلاندۇرغانلارنى تېپىپ چىقىش ئۈچۈن داۋاملىق تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى جامائەتكە نامايان قىلىپ بېرىدۇ.
ماتېرىياللاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە جازا تىزىملىكىگە ئېلىنغان تۆت شىركەتنىڭ بىرى بولغان شىنجاڭ جوڭتەي خىمىيە چەكلىك شىركىتى خىتايدىكى ئەڭ چوڭ خىمىيەلىك مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بولۇپ، ئۇ خلور ئىشقار، خام تۇز، كالتسىي كاربون قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىدىكەن. خىتاينىڭ خەلق تورى ۋە تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق ھۆكۈمەت تورلىرى ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى تارقاتقان خەۋەرلىرىدە شىنجاڭ جوڭتەي گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ دۇنيادىكى بەش يۈز كۈچلۈك كارخانا تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالغانلىقىنى جاكارلاپ تەنتەنە قىلغان ئىدى ئامېرىكا يۇقىرىدىكى بۇ شىركەتلەرگە جازا تەدبىرى ئېلان قىلغاندىن كېيىن يەنى ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى بولسا خىتاي سودا مىنىستىرلىقى دەرھال بايانات بېرىپ ئامېرىكىنى ئەيىبلىگەن ئۇلار باياناتىدا ئامېرىكىنىڭ بۇ ھەرىكىتىنىڭ پاكىت ئاساسى كەمچىللىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ بۇنى ئىقتىسادىي تەھدىت دەپ ئاتىغان خىتاي سودا مىنىستىرلىقى باياناتىدا يەنە شىنجاڭدا ئاتالمىش مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ئەسلا مەۋجۇت ئەمەس ئامېرىكىنىڭ يالغان ياۋىداقلارنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپ كۆپتۈرۈشى كارخانىلىرىمىزنى خالىغانچە جازالىشى شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى ۋە مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقتۇر دەپ يازغان ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزىنىڭ سابىق تەتقىقاتچىسى ئىلگىرى بۇ مەركەزنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر دوكلاتلىرىنى تەييارلاشقا قاتناشقان تەتقىقاتچى نېرولا ئەلىما رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئامېرىكىنىڭ قارا تىزىملىككە ئېلىنغان بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى ئېغىر دەپسەندە قىلىش بىلەن شۇغۇللانغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ بۇنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدا ئېلىۋاتقان ھەر قانداق بىر شىركەتكە ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتتى. These two companies known for their human rights violation against Uyghurs have ended up to the list. This development should serve as powerful message to.
ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بىلەن تونۇلغان بۇ شىركەتلەرگە بېرىلگەن جازا ئوخشاش ئۇسلۇبتا تىجارەت قىلىۋاتقان باشقا شىركەتلەرگە كۈچلۈك ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى بولۇشى كېرەك. بۇنداق شىركەتلەر ئۆزلىرىنىڭ قانداق ئاقىۋەتكە قالىدىغانلىقىنى كۆرۈشى كېرەك. ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق شىركەتلەرگە مەبلەغ سېلىش ياكى قەرز ئارقىلىق قوللاش پەقەت ۋە پەقەت ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋاملىشىشىغا يول ئاچىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلغاندىن بۇيانقى بىر يىل ئىچىدە ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى تۆت مىڭدىن ئارتۇق مەھسۇلاتنى تەكشۈرگەن بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئومۇمىي قىممىتى بىر مىليارد ئۈچ يۈز مىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشىدىكەن. ھازىرغىچە بۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە قارا تىزىملىككە ئېلىنغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ سانى يىگىرمە تۆتكە يەتكەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىدىكى لويىسا گرېۋ خانىم ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقى ۋە ئامېرىكا سودا ۋەكىللەر ئىشخانىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش ستراتېگىيىسىنى يېڭىلاش ئارقىلىق پەقەت ئامېرىكا بازىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىدىن خالىي قىلىش بىلەن چەكلەنمەسلىكىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىشلىتىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرگۈزەلمىگەن ماللىرىنى قايتا ئېكسپورت قىلىپ باشقا دۆلەتلەردە سېتىپ پايدا ئالماسلىقىغىمۇ كاپالەتلىك قىلىشى لازىملىقىنى ئەسكەرتتى بىز سودا ۋەكىللەر ئىشخانىسى بىلەن ئالاقە قىلىپ يۇقىرىدىكى ئەھۋالغا بىۋاسىتە جاۋاب ئالالمىغان بولساقمۇ بىراق ئۇلار بىزگە ئەۋەتكەن باياناتىدا ئامېرىكىنىڭ بۇ خىزمەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بارلىق تارماقلار بىلەن يېقىندىن ھەمكارلىشىپ قانۇننى ئىجرا قىلىدىغانلىقى

خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شوئارى يېقىندىن بۇيان ئىسلام دىنىنى كوڭزىچىلىق ئەقىدىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈش شوئارى ئاستىدا قايتا تەكىتلىنىشكە باشلىدى سىياسەت ساھەسىدىكى بۇ خىل ئۆزگىرىشلەرگە سەۋەب بولۇۋاتقان ئامىللار ھەمدە ئۇنىڭ رېئاللىقتىكى تۈرلۈك نەتىجىلىرى بولسا بۇنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان ئارزۇ ئىستەكلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ھەرقايسى سورۇنلاردا تەكىتلەپ كېلىۋاتقان نۇقتىئى نەزەرلەردىن پەرقلىق ئىكەنلىكىنى نامايان قىلماقتا بۇ ساھە بىلەن ياخشى تونۇشلۇقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا بۇ توغرۇلۇق سۆھبىتىمىز جەريانىدا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا سادىر قىلىۋاتقان قەبىھلىكلەرنىڭ بىرى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە كۆپلەپ تىلغا ئېلىنىۋاتقان شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەققىدىكى بايانلار ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ بۇ شوئار ئاستىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى مىڭلىغان ئىسلامىي ئىمارەتلەرنىڭ ۋە مەدەنىيەت نۇقتىلىرىنىڭ ۋەيران قىلىۋېتىلىشى، مىليونلارچە ئۇيغۇرنىڭ ئىسلام دىنى بىلەن بولغان ھەرقانداق باغلىنىشى تۈپەيلىدىن لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە قامىلىشى ئىزچىل ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ مۇھىم مەزمۇنلىرىدىن بولۇپ كەلدى. ئەمما يېقىندىن بۇيان بۇ ساھەدە كۆرۈلۈۋاتقان بەزى تەرەققىياتلار ئاللىقاچان كىشىلەرنىڭ تەسەۋۋۇرىدىن ھالقىپ كېتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. خىتاي باشقۇرۇشىدىكى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئالدىنقى كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرىدە شىنجاڭدىكى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرايلى تېمىسىدا مۇھاكىمە يىغىنى چاقىرىلغان. بېيجىڭدىكى مەركىزىي سوتسىيالىزم ئىنستىتۇتىنىڭ بىر قوللۇق ئورۇنلاشتۇرۇشى، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم بىرلىك سەپ بۆلۈمىنىڭ ئۈستىگە ئېلىشى بىلەن ئېچىلغان بۇ يىغىنمۇ ئۆز نۆۋىتىدە بۇنىڭ مەركىزىي ھۆكۈمەت بىۋاسىتە ئورۇنلاشتۇرغان بىر قېتىملىق سىياسىي پائالىيەت ئىكەنلىكىنى نامايان قىلىپ بەرگەن. تېخىمۇ مۇھىمى، يىغىندا خىتاي ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ياڭ فامىڭ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئابدۇرەقىب تۆمۈرنىياز باشچىلىقىدىكى بىر قاتار ئىسلام ئۆلىمالىرى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق سۇغۇرۇش، خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولغان ئىسلام مەكتەپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش، شۇ ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك گۈللىنىشى ۋە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش تېمىسىدا ۋەدە بەرگەن. بۇ ھالمۇ بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك ئەمىنلىك ۋە ئىجتىمائىي مۇقىملىق يارىتىشتەك باش نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدىكى بىر قەدەم ئىكەنلىكىدىن بېشارەت بېرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەققىدىكى شوئارى ئەڭ دەسلەپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئون سەككىزىنچى ئۆكتەبىردە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئون توققۇزىنچى قۇرۇلتىيى مەزگىلىدە شى جىنپىڭنىڭ ئاغزىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان گەرچە بۇ قېتىمقى يىغىندا شى جىنپىڭ دىننى خىتايچىلاشتۇرۇشنى بەك تەپسىلىي شەرھلىمىگەن بولسىمۇ ئەمەلىيەت بۇنىڭ مۇنداقلا دەپ قويغان سۆز ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىغان دەرۋەقە بۇ زور قۇرۇلۇش ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى يانۋاردا بەش يىللىق پىلان شەكلىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كانىيى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان. ھالبۇكى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىسلامىي ئېتىقادنى سۇسلاشتۇرۇش ۋە ئىسلامىي مەۋجۇتلۇقنى باستۇرۇش ھەرىكىتى بۇنىڭدىن ئىلگىرىلا ئوخشىمىغان كۆلەمدە باشلىنىپ بولغانلىقى مەلۇم. بولۇپمۇ لاگېرغا قامالغان مىڭلىغان ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ دائىش بىلەن باغلىنىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ناماز ئوقۇغان، دىنىي تەلىم ئالغان ياكى ئۆيىدە قۇرئان ساقلىغان دېگەندەك ئەقەللىي دىنىي پائالىيەتلەر سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى كۆپ خىل ئۇچۇر يوللىرىدىن مەلۇم بولغان. مالايشىيادىكى خەلقئارا ئىسلام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئوسمان باكارنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىدە ئالدى بىلەن سىياسىي مەقسەتنى، ئاندىن قالسا مەدەنىيەت ئامىلىنى كۆزدە تۇتقان. چۈنكى ئۇلارنىڭ چۈشەنچىسىدە ئىسلام دىنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى بارلىق قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ مەنبەسى. ماۋزېدۇڭ ئۆلگەندىن كېيىن ئىسلام دىنىنىڭ قايتىباشتىن گۈللىنىشى بولسا ماھىيەتتە خىتاي كومپارتىيەسى ئۈچۈن يېڭىدىن تەھدىت ئامىللىرىنى پەيدا قىلغان. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خىلدىكى تەھدىتلىك ئامىللارنى تۈگىتىشتە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەممىدىنمۇ مۇھىم. خوڭكوڭ خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جېيمىس فرانكېل بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئۇرۇنۇشىدىكى خىتايچىلاشتۇرۇشنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى ئۇنىڭ قارىشىچە خىتايچىلاشتۇرۇش نۆۋەتتە پۈتكۈل خىتاي مىقياسىدا ئەۋج ئالغان سىياسىي ھەرىكەت بولۇپ ئۇنىڭ يادرولۇق مەزمۇنى ئىسلام دىنىنى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە قىلىشتۇر ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى
خىتاي ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان نەرسىلەردىن چۈشىنىشىمچە، خىتايچىلاشتۇرۇش دېگەندە ئىسلام دىنىنى خىتايچە مەدەنىيەت ۋە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ سوتسىيالىستىك قىممەت قارىشى بىلەن ماسلىشىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىشتۇر. ھازىر ئۇلار ئىسلام دىنىنىلا ئەمەس، مەنبەسى چەت ئەل بولغان بارلىق دىنلارنى خىتايچىلاشتۇرىمىز دەۋاتىدۇ. شۇڭا ئۇلارنىڭ قىلماقچى بولغىنى ئىسلام دىنىدىكى ئېلېمېنتلارنى ئاجىزلىتىش ھەمدە ئىسلام دىنىدىكى ئەجنەبىيچە خاراكتېرگە مەنسۇپ مەزمۇنلارنى يوقىتىشتۇر.
دەرۋەقە، خىتاي كومپارتىيەسى دۇنياغا كەلگەن كۈندىن تارتىپ ئۆزلىرىنىڭ ئاتېئىزملىق تەبىئىتىنى جاكارلىغان بولۇپ، بۇ ئۆلچەم بويىچە بولغاندا خىتاي كومپارتىيەسى ھېچقانداق دىنىي ئېتىقادنى، جۈملىدىن ئىسلام ئېتىقادىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ. ئىسلام دىنىمۇ ئوخشاشلا ئەزەلىي ئەقىدە بويىچە ئىش كۆرىدىغان بولۇپ، شەخسنىڭ ياكى بىرەر پارتىيەنىڭ ئىرادىسىگە بېقىنمايدۇ. ئەنە شۇ خىل مۇستەقىللىق ئامىلى دەل خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ كونتروللۇق دائىرىسىدە بولمىغانلىقى ئۈچۈن نۆۋەتتە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شامىلى ئۇيغۇر دىيارىدىن تاكى نىڭشا ۋە يۈننەن ئۆلكىسىگە كېڭەيگەن. بۇ توغرىسىدا سۆز بولغاندا، ئەنگلىيەدىكى مانچېستېر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دېيۋىد ستروپ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ئەمەلىيەتتە شى جىنپىڭنىڭ بىۋاسىتە بۇيرۇقىنى مەنبە قىلغان بىخەتەرلىك تەدبىرى دەپ كۆرسەتتى. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاي ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ نامىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشنىڭ بەش يىللىق لايىھىسىنى ئېلان قىلدى بۇنىڭدىكى بىر مەقسەت كومپارتىيە باشقۇرۇشىدىكى خىتاي دۆلىتىنىڭ ئىسلام دىنىغا بولغان كونتروللۇقنى بەرپا قىلىپ چىقىش ھېسابلىنىدۇ شىنجاڭدىكى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىمۇ ئەمەلىيەتتە خىتاي مىقياسىدىكى ئەشۇ خىل دىنلارنى ۋە خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى خىتايچىلاشتۇرۇشتەك چوڭ ئارقا كۆرۈنۈشتە ۋۇجۇدقا چىقتى شۇڭا بۇنىڭدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ھەممىگە ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئىستىكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ بولۇۋاتىدۇ دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار بۇنىڭ دىننى ئۆزگەرتىش ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە پەقەت دىنىي ئېتىقادنى سوتسىيالىستىك جەمئىيەتكە ماسلىشىدىغان قىلىش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەۋاتىدۇ. ئەمما بۇ پەقەت باھانە-سەۋەب خالاس. ئۇلارنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى كومپارتىيە ھەممىلا شەيئىگە ھۆكۈمران بولۇش لازىم دېگەن نىشانغا يېتىش. چۈنكى ئۇلارنىڭ چۈشەنچىسىدە ئۆزلىرىنىڭ كونتروللۇقىدا بولمىغان نەرسىلەر ھەرقاچان كومپارتىيىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئۈچۈن خەۋپلىك سانىلىدۇ شۇڭا خىتاي كومپارتىيىسى ئىسلام دىنىنى شەرھلەش ھوقۇقىنىڭ ئۆز قولىدا بولۇشىنى نېمىنىڭ توغرا نېمىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى كومپارتىيە بېكىتىپ بېرىشى لازىملىقىنى تەكىتلەۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ساھەسىدە كۆپلەپ تىلغا ئېلىۋاتقان بىر ئامىل دىننى سوتسىيالىزمغا خىزمەت قىلدۇرۇش بولۇپ، شى جىنپىڭ بۇ ھەقتە ئېنىق قىلىپ، بىز ئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى خىزمەتكە ماھىر بولۇشىمىز، شۇنىڭدەك شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىشىمىز لازىم دەپ كۆرسەتكەن. بۇنىڭدىمۇ ئۇلار مەدەنىيەت بىلەن سىياسىي ئامىلنى بىرلەشتۈرگەن ھالدا ئىش كۆرۈشنى كۆزلىگەن بولۇپ، ئىسلام دىنىنى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي مەقسەتلىرى ئۈچۈن قوللىنىشنى ئاشكارا تىلغا ئالغان. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، ۋېيىن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى خالىد بەيدون بۇ خىلدىكى دىننى ماسلاشتۇرۇش ئۇرۇنۇشىنىڭ ئەمەلىيەتتە مەنتىقسىز قىلمىش ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.
بۇ يەردە ئاچقۇچلۇق بولغان بىر ئامىل شۇكى، خىتاي دۆلىتى كوممۇنىستىك دۆلەت، ئۇلار ئاتېئىزمنى تەرغىب قىلىدۇ. يەنە كېلىپ ئۇلار ھازىر خىتاي مىللىتىنىڭ ئالىي ئىرق ئىكەنلىكىگە مەستانە بولۇپ يۈرىدۇ شۇڭا ئۇلار ئىسلام دىنىنىمۇ خىتاي مەدەنىيىتىگە خىتايلارنىڭ ئىدېئولوگىيىسىگە ۋە خىتاي مىللىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىپ چىقماقچى بولۇۋاتىدۇ مانا بۇ ئۇلارنىڭ ئەجەللىك خاتالىقى چۈنكى ئىسلام دىنى ھېچقاچان سوتسىيالىزم ياكى كوممۇنىزم بىلەن ماسلاشمايدۇ ئۇلارنى ماسلاشتۇرغىلىمۇ بولمايدۇ مېنىڭچە ھازىر شەرقىي تۈركىستان ياكى شىنجاڭ رايونىدا بولۇۋاتقان ئىشلار بۇنى بىزگە تولۇقى بىلەن كۆرسىتىپ بېرىدۇ ئىسلام دىنى نۇرغۇن ساھەدە كوممۇنىزم ۋە سوتسىيالىزم بىلەن ماس كەلمەيدىغان بولغاچقا بىز ھازىر دىننى ئىسلاھ قىلىش ۋە ئۆزگەرتىش نامىدىكى قىلمىشلارنى جۈملىدىن مۇسۇلمانلار جامائىتى دۇچ كېلىۋاتقان تۈرلۈك زۇلۇملارنى كۆرمەكتىمىز

ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلاپ ياۋروپالىق ئېكسپېدىتسىيەچىلەر ۋە سەيياھلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى تەكشۈرۈش پائالىيەتلىرى كۈچەيگەن ئىدى ياقۇپ بەگ قۇرغان قەشقەرىيە دۆلىتى مەزگىلىدە ئەنگلىيەلىك سەيياھ روبېرت شاۋ قاراقۇرۇم تاغلىرىدىن ئېشىپ قەشقەرگە كەلگەن ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ مول مەدەنىيەت بايلىقلىرىدىن كۆپلىگەن ئۆرنەكلەرنى ئېلىپ كەتكەن ئىدى ئۇ كېيىنچە بۇ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ بىر قىسمىنى گېرمانىيەلىك ئېكسپېدىتسىيەچى فېدور ياگورغا سېتىپ بەرگەن بۇنىڭ بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىن ئەنگلىيەگە ئېلىپ كېتىلگەن ئۇيغۇر مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ بىر قىسمى گېرمانىيە مۇزېيلىرىدىن ئورۇن ئالغان شۇنداقلا گېرمانىيەگە يېتىپ بارغان تۇنجى ئۇيغۇر مەدەنىيەت بايلىقلىرى بولۇپ قالغان تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ گېرمانىيە ئارخىپلىرىدا ساقلىنىۋاتقان تارىخىي ھۆججەتلەرگە ئاساسەن بېرلىنغا كەلگەن تۇنجى ئۇيغۇر مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ھەققىدىكى ئوبزورىنى ئاڭلايسىزلەر بۇ ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەت ئاپتورنىڭ ئۆزىگىلا خاس بولۇپ رادىيومىزنىڭ مەيدانىغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
ئادولف شلاگېنۋايتنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا قىلغان سەپىرى ياۋروپا ئىلىم ساھەسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرى ئۈچۈن يېڭى بىر ئۇپۇق ئاچقان ئىدى. ئارقىدىنلا شلاگېنۋايتنىڭ ئىزىنى بېسىپ شەرقىي تۈركىستانغا يېتىپ كەلگەن چوخان ۋەلىخانوف بۇ قەدىمىي تۇپراقنىڭ تاشقى دۇنياغا تېخىمۇ تولۇق مەلۇم بولمىغان مەدەنىيەت سىرلىرىنى ئېچىشتا مۇھىم رول ئوينىدى.

بىر تەرەپتىن ئىلگىرىكى دەۋرلەردە شەرقىي تۈركىستانغا ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈشلەرنىڭ سانى ۋە ئەھمىيىتىگە بېرىلگەن باھادەك بىلىنسە، يەنە بىر تەرەپتىن شەرقىي تۈركىستانغا دەسلەپ كىملەرنىڭ سەپەر قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان جاۋاب ئىكەنلىكى ئېنىق ئىدى. شەرقىي تۈركىستاندىن توپلانغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ روسىيەدىكى قىسمى خېلى بۇرۇنلا سانكىت پېتېربۇرگ ۋە موسكۋادىكى مۇزېيلارغا كۆرگەزمىگە قويۇلغان. كېيىنچە ئۇلار توغرىلىق مەخسۇس تەتقىقاتلارمۇ ئېلىپ بېرىلغان. ئەنگلىيەلىكلەردىن شەرقىي تۈركىستانغا تۇنجى بولۇپ سەپەر قىلغان روبېرت شاۋ ئىدى. ئۇنىڭ ئېلىپ كەتكەن مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ھەققىدە ئۇنىڭ بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش بىرىنچى يىلى نەشر قىلىنغان خاتىرىسىدە ئېنىق مەلۇمات بېرىلگەن. بۇ بۇيۇملارنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللاردا ئوكسفورد ئاشموليان مۇزېيىدا ئىكەنلىكى مەلۇم. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇزۇن ۋاقىت قىزىققۇچىلارنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈلگەن بۇ بۇيۇملار بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا مەزكۇر مۇزېينىڭ تەتقىقاتچىسى دوكتور رۇت بارنېس خانىم تەرىپىدىن بايقالغان. ئۇنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسلانغاندا، بۇ بۇيۇملار بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن بىرىنچى يىلغىچە ۋىكتورىيا ئالبېرت مۇزېيدا ساقلانغان، ئۇنىڭدىن كېيىن ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكەلگەن ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلدىن باشلاپ كۆرگەزمىگە قويۇلغان. بۇ يىغمىدا ھازىر ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق بۇيۇم بار بولۇپ، بۇلارنىڭ ئارىسىدا ئەينى ۋاقىتتا ياقۇپ بەگ روبېرت شاۋغا شەخسەن ئۆزى سوۋغات قىلغان كىمخاب تونلار ۋە باش كىيىملەرمۇ بار ئىكەن. ئۇنداقتا روبېرت شاۋ شەرقىي تۈركىستاندىن ئېلىپ كەتكەن مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ ھەممىسى مۇشۇ مۇزېيدا ساقلانغانمۇ؟ بۇ بۇيۇملارنىڭ ئەسلى سانى زادى قانچە ئىدى؟ روبېرت شاۋ نېمە ئۈچۈن بۇيۇملارنى دەسلەپكى مۇزېيدىن ئېلىپ چىقىۋالغان؟ ئۇلار ئوكسفورد ئاشمولېئان مۇزېيغا قانداق كىرىپ قالغان؟ ئەنگلىيەدىن باشقا ياۋروپا دۆلەتلىرىدە روبېرت شاۋ يىغمىسىغا تەۋە يەنە قانداق بۇيۇملار بار؟ بۇ بۇيۇملارنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئېنىقلىغان دوكتور رۇت بېرنس خانىم ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ئامېرىكىدىكى يېل ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكىلىپ كەتكەن. شۇ سەۋەبتىن بۇ سوئاللارنىڭ جاۋابىنى ئەنگلىيەدىن ھەم بۈگۈندىن ئەمەس، بەلكى روبېرت شاۋ ياشىغان دەۋردىن، ھەتتا بۇ مۇساپىر بۇيۇملارنىڭ ئانا ۋەتىنىدىن ئانچە يىراق بولمىغان يەرلەردىن ئىزدىشىمىزگە توغرا كەلدى. قەشقەرىيەگە بېرىپ ياقۇپ بەگ بىلەن يۈز تۇرانا كۆرۈشكەن ۋە ئۇنىڭ ئالاھىدە ئىلتىپاتىغا ئېرىشكەن روبېرت شاۋ ھەم ئۇنىڭ ھەمراھلىرى قايتىش سەپىرىدە يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىلى مارت ئايلىرىنىڭ بىر ئاخشىمى ھىندىستاننىڭ يېڭى دېھلى شەھىرىدە ئەنگلىيە مۇستەملىكە دائىرىلىرى ئۆتكۈزگەن بىر زىياپەتكە تەكلىپ قىلىنغان ئۇ بۇ زىياپەتتە ئۆزىگە ئوخشاش سەپەر ئۈستىدىكى بىر گېرمانىيەلىك ئېتنوگرافىيە ئالىمى فېدور ياگور بىلەن تونۇشۇپ قالغان فېدور ياگور جەنۇبىي ئاسىيادىن توپلىغان ئاسارە ئەتىقە ۋە ئېتنوگرافىيەلىك ماتېرىياللىرى بىلەن تونۇلغان شەخس ئىدى فېدور ياگور ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئاسارە ئەتىقە توپلاشقا قىزىقىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلغان. ئۇ يەنە ئۆزى توپلىغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ئىچىدە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئەتراپىدىكى دۆلەتلەر ۋە رايونلاردا ياشايدىغان مىللەتلەرگە ئائىت بۇيۇملارنىڭ بارلىقىنى، ئەمما ھازىرغىچە ئۆزىنىڭ قەشقەرىيەگە بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولمىغاچقا، پەقەت شۇ بىر يەرنىڭلا ئاسارە ئەتىقىلىرى كەم بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتقان. فېدور ياگور بۇ ئىشتا روبېرت شاۋنىڭ ئۆزىگە ياردەم بېرىشىنى ئۆتۈنگەن. روبېرت شاۋ فېدور ياگورنىڭ ئۆزىگە قىلغان ياخشى مۇئامىلىسى ۋە قىزىقارلىق سۆزلىرىدىن تەسىرلەنگەن. ئۇ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ۋە بۇ قېتىمقى سەپەر جەريانىدا شەرقىي تۈركىستاندىن توپلىغان يەتتە يۈزدىن ئارتۇق ھەر خىل مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ بارلىقىنى، ئەگەر ئىككىسى كېلىشەلىسە، بۇ بۇيۇملارنى ئۇنىڭغا سېتىپ بېرىشنى خالايدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئىككىيلەن ئۆز دۆلەتلىرىگە قايتىشقاندىن كېيىنمۇ بۇ سودا ھەققىدە خەت ئارقىلىق داۋاملىق مەسلىھەتلەشكەن. روبېرت شاۋ ئۆز يىغمىسىدىكى بۇيۇملارنىڭ ھەممىسىنى ۋىكتورىيە ئالبېرت مۇزېيىدىن ئېلىپ چىقىپ، ئۇلارنىڭ تىزىملىكىنى تەييارلاپ چىققان ۋە فېدور ياگورغا ئەۋەتىپ بەرگەن. ئۇ بۇ تىزىملىكتىكى بۇيۇملارنى تۈرلەر بويىچە ئايرىپ، ھەر بىرىنىڭ يېنىغا باھاسىنى ئەسكەرتكەن. يەتتە يۈز خىلدىن ئارتۇق پەرقلىق بۇيۇملارنىڭ شەرقىي تۈركىي ئىسمىنى ۋە ئۇلارنىڭ ئىنگلىزچە تەرجىمىسىنى يېزىش جەريانىدا، روبېرت شاۋ شۇ ۋاقىتقىچە ياۋروپا تىللىرىنىڭ ھېچبىرىدە شەرقىي تۈركىي تىلى ئۈچۈن لۇغەت تۈزۈلمىگەنلىكىنى، بۇ تىلنى ئۆگىنىشتە ھېچقانداق ماتېرىيالنىڭمۇ يوقلۇقىنى ھېس قىلغان. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە شەرقىي تۈركىي تىلى ھەققىدە بىر دەرسلىك كىتاب تەييارلاش قارارىغا كەلگەن. بۇنىڭ نەتىجىسىدە شەرقىي تۈركىستاندا قوللىنىلىدىغان تۈركىي تىلىنى ئۆگەنگۈچىلەر ئۈچۈن قوللانما ناملىق كىتاب يېزىلىپ نەشر قىلىنغان. بۇ كىتاب شۇ مەزگىللەردە ياۋروپالىقلارنىڭ شەرقىي تۈركىي تىلىنى، جۈملىدىن چاغتاي تۈركچىسىنىڭ شەرقىي تارمىقىنى ئۆگىنىشىدىكى ئەڭ ياخشى دەرسلىك كىتابلارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان. مەزكۇر كىتابتا قەشقەر ۋە يەركەن شېۋىلىرىنىڭ فونېتىكىسى، لېكسىكىسى ۋە گىرامماتىكىلىق ئالاھىدىلىكلىرى قىسقا ھەم چۈشىنىشلىك شەكىلدە ئىزاھلانغان. كىتابنىڭ ئاخىرىدا تەزكىرىلەردىن پارچىلار، قوليازمىلاردىن ئۆرنەكلەر بېرىلگەن بولۇپ، قەشقەرىيەدىكى يەرلىك خەلقنىڭ ئۆزئارا كىشىلىك مۇناسىۋەتلىرى ۋە جەمئىيەت تۈزۈلمىسىنى چۈشىنىشتە بىرىنچى قول ماتېرىياللار بىلەن تەمىنلەيدۇ. روبېرت شاۋ بىلەن فېدور ياگور ئىككىيلەننىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن يىغىۋېلىنغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنى سېتىش ۋە سېتىۋېلىش توغرىسىدىكى تارتىشمىلىرى ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن خېلى ئۇزۇن داۋاملاشقانلىقى مەلۇم. ئۇنداقتا بۇ سودىنىڭ ئاقىۋىتى زادى قانداق بولغان؟ بۇ سوئالغا مۇئەللىپ ئۆزىنىڭ شەخسىي ئىزدىنىشلىرى ئارقىلىق جاۋاب بېرىدۇ. ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى مۇئەللىپ بېرلىندىكى ھۆرىيەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تۈركولوگىيە ئىنستىتۇتىغا ئوقۇتقۇچى بولۇپ كەلگەندىن كېيىن ئوقۇغۇچىلارنى ھەر مەۋسۇملۇق دەرسنىڭ بىرىنچى سائىتىدە ئىنستىتۇتقا يېقىن جايدىكى ھىندىستان سەنئەت مۇزېيىغا ئاپىرىپ كۆرسىتىشنى ئادەت قىلغانىدى. بۇ مۇزېيدا گېرمانىيە ئېكسپېدىتسىيەچىلىرى يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئېلىپ بارغان تۆت قېتىملىق تۇرپان ئېكسپېدىتسىيەسى جەريانىدا شەرقىي تۈركىستاندىن ئېلىپ كەلگەن مەشھۇر تام رەسىملىرى ۋە قوليازمىلار كۆرگەزمە قىلىناتتى. مۇئەللىپ ئوقۇغۇچىلارغا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە تارىخى بىلەن مۇناسىۋەتلىك تېمىلارنى سۆزلىگەچ، نەچچە مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە ئەسلى ئورىگىنال ئەسەرلەرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشكە تىرىشقان ئىدى. بۇ خىلدىكى جانلىق شەكىلدە ئۆتۈلگەن دەرسلەرمۇ ئوقۇغۇچىلارغا ئاجايىپ تەسىر بېرەتتى. كېيىنچە ئوقۇغۇچىلار مەزكۇر مۇزېيغا يانداش ئېتنوگرافىيە مۇزېينىڭ ئىسكىلاتىنىمۇ زىيارەت قىلىدىغان بولدى. ئۇ يەردە تېخىچە كۆرگەزمىگە قويۇلمىغان بۇيۇملارنىمۇ كۆرگىلى بولاتتى. بىر قېتىم شۇ ۋاقىتتىكى مۇزېي دىرېكتورى پروفېسسور مارياننا يالدىز خانىم بىر كونا ئىشكاپ ئىچىگە تىزىلغان چالغۇ ئەسۋابلار ۋە ھۈنەر كەسىپ جابدۇقلىرىنى مۇئەللىپ باشلاپ بارغان ئوقۇغۇچىلارغا كۆرسەتكەن ئىدى. ئۇ بۇ قىممەتلىك بۇيۇملارنىڭ تۈركىستاندىن ئېلىپ كېلىنگەنلىكىنى، ئەمما كونكرېت قايسى شەھەر ۋە ئورۇندىن يىغىۋېلىنغانلىقىنىڭ تېخىچە مەلۇم ئەمەسلىكىنى ئېيتتى. بۇ ئىشكاپلاردىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى مۇئەللىپكە تونۇش بۇيۇملار ئىدى. شۇ كۈندىن باشلاپ، مۇئەللىپ مەزكۇر مۇزېيدا ساقلىنىۋاتقان ئارخىپلارغا دىققەت قىلىدىغان بولدى. ئايلارچە ئىزدىنىشتىن كېيىن گېرمانىيە دۆلەت ئارخىپلىرى ساقلىنىدىغان يەنە بىر ئورۇندىن روبېرت شاۋنىڭ فېدور ياگورغا يازغان دەل مۇشۇ ئاسارئەتىقىلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەكتۇپلىرى تېپىلدى. بۇ مەكتۇپلاردا مەزكۇر بۇيۇملارنىڭ تىزىملىكى ۋە باھاسى يېزىلغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ھۆججەت يەنىلا ئۇلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن ئېلىپ كېلىنگەن نەرسىلەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشقا يەتمەيتتى.

مۇئەللىپ ئەنە شۇ يۈزلەرچە ئارخىپ توپلاملىرىنى بىر بىرلەپ ئاختۇرۇش جەريانىدا بىر كۈنى تۇيۇقسىزلا بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش يەتتىنچى يىلى مەزكۇر مۇزېيغا كىرگەن بۇيۇملارنىڭ تىزىملىكىدىن ياركەنت دېگەن خەتنى كۆرۈپ قالدى ياركەنت دېگەن خەتنىڭ يېنىدا شاۋ ۋە ياگور دەپ يېزىلغان ئىدى تىزىملىكتىكى ھەر بىر ئىسىمنى ئوقۇغان كىشى ياغاچ ئىشكاپقا شۇنچە ئۇزاق ۋاقىت نەزەربەند قىلىنغان بۇ چالغۇ ئەسۋابلىرىدىن شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇڭلۇق كۈيلىرىنى ئاڭلىغاندەك بولاتتى. تىزىملىكتە تۆمۈرچىلىك، ياغاچچىلىق، ھەتتا تاقىچىلىققا دائىر ئەسۋابلارنىڭمۇ ئىسىملىكلىرى كىرگۈزۈلگەن ئىدى. بۇلاردىن باشقا يەنە تۇرمۇش بۇيۇملىرىدىن سۈزگۈچ، بىلەي، ناسۋال قۇتىسى، تەسۋى، قەلەندەر كۇلاسى، ساپايى قاتارلىقلارنىڭ ناملىرىمۇ تىزىملانغان ئىدى. تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە، شەرقىي تۈركىستاندىن ئېلىپ كېلىنگەن ئىككى يۈز خىلغا يېقىن مەدەنىيەت بۇيۇمىنىڭ روبېرت شاودىن سېتىۋېلىنغانلىقى ئېنىقلاندى. دوكتور روت بېرنس خانىمنىڭ روبېرت شاو يىغمىسى ئۈستىدە ئېلىپ بارغان تەتقىقات نەتىجىلىرى، روبېرت شاونىڭ فېدور ياگورغا يازغان خەت-چەكلىرى، ۋە مۇزېينىڭ تىزىملىك دەپتىرىدىكى دەلىللەر، شۇنداقلا ئىشكاپ ئىچىدىكى مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ ياردىمى نەتىجىسىدە، روبېرت شاۋ يىغمىسىدىكى بۇيۇملارنىڭ ئەسلى ئومۇمىي سانى، بۇرۇنقى مۇزېيدىن يۆتكىلىش سەۋەبى قاتارلىق بىر قاتار ئەھۋاللار ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك خۇلاسە چىقىرىش مۇمكىنچىلىكى تۇغۇلدى. روبېرت شاۋ شەرقىي تۈركىستاندىن يەتتە يۈزدىن كۆپرەك مەدەنىيەت بۇيۇمى ئېلىپ كەتكەن ۋە بۇ بۇيۇملارنى دەسلەپ ئەنگلىيەدىكى ۋىكتورىيا ئالبېرت مۇزېيغا بەرگەن.

ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتكەندە يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن بىرىنچى يىلى ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئۆيدە قالغان بۇيۇملارنى ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن فېدور ياگور بولسا روبېرت شاودىن سېتىۋالغان بۇيۇملارنى ئۆزىنىڭ جەنۇبىي ئاسىيادىن توپلىغان بۇيۇملىرى بىلەن قوشۇپ بېرلىندىكى ئېتنوگرافىيە مۇزېيغا ئىئانە قىلغان ھازىرغا قەدەر شەرقىي تۈركىستاندىن گېرمانىيەگە ئېلىپ كېلىنگەن ئاسارە-ئەتىقىلەر بىر مىڭ توققۇز يۈز ئىككىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون تۆتىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا گېرمانىيە ئېكسپېدىتسىيەچىلىرىنىڭ تۇرپان ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا جايلىرىدا ئېلىپ بارغان تۆت قېتىملىق ئىلمىي تەكشۈرۈشى جەريانىدا يىغىۋېلىنغان نەرسىلەر ھېسابلىنىپ كەلگەنىدى بىزنىڭ يۇقىرىقى ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈشىمىز ۋە ئارخىپ ھۆججەتلىرىنى ئوقۇپ ئانالىز قىلىشىمىز جەريانىدا، شەرقىي تۈركىستاندىن گېرمانىيەگە ئېلىپ كېلىنگەن ئەڭ دەسلەپكى مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ تارىخى يىگىرمە بەش يىل ئالدىغا سۈرۈلدى. يەنى، روبېرت شار تەرىپىدىن شەرقىي تۈركىستاندىن توپلانغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ بىر قىسمى ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرقى چارىكىدە گېرمانىيەلىك ئېتنوگراف فېدور ياگور تەرىپىدىن سېتىۋېلىنىپ،

ئىختىيارىي مۇخبىرىمىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئېغىر ۋەزىيەتنى ئۆزگەرتىشنىڭ ئىيى پارتىيەسىنىڭ ۋە ئۆزلىرىنىڭ مىللىي بۇرچى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى تۆۋەندە تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. قۇرۇلغاندىن بۇيان، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىزچىل ھالدا تۈركىيە پارلامېنتىدا ۋە خەلقئارا سورۇنلاردا ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان ئىيى، يەنى ياخشى پارتىيەسىنىڭ چەت ئەللەردىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي خەلقلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى ئاييۈجە تۈركەش خانىم ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئۆز پارتىيەسىنىڭ ئىشخانىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئادەم قېلىپىدىن چىققان زۇلۇمىنىڭ ئاخىرلىشاي دەپ قالغانلىقىنى، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا ئىگە چىقىشنىڭ پارتىيەسىنىڭ ۋە ھەر بىر تۈركنىڭ مىللىي بۇرچى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئاييۈجە تۈركەش خانىم بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى سايلامدا پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلانغاندىن كېيىن، ئىيى پارتىيەسىنىڭ رەئىسى مېرال ئاقشېنەر خانىم تەرىپىدىن چەت ئەللەردىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي خەلقلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىس بولۇپ تەيىنلەنگەنىدى. ئۇنداقتا پارتىيەنىڭ يېڭى رەھبەرلىرى، بولۇپمۇ ئاييۈجە تۈركەش خانىم ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلماقچى؟ ئىيى پارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىدە ئۆزگىرىش بولامدۇ؟ بۇ ھەقتىكى كۆز قارىشىنى ئىگىلەش ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن ئۆز ئىشخانىسىدا مەخسۇس زىيارەت ئېلىپ باردۇق. ئۇ، ئىيى پارتىيەسى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ھەر يەردە، بولۇپمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇپ كېلىۋاتىدۇ. بۇندىن كېيىن بۇ ھەقتە نېمىلەرنى قىلماقچىسىلەر؟ دېگەن سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى. يېڭى ئولىشان دۇنيا سىستېمىنى چىنىن ھەر كەس، ھەر ئۆلكە تەرىپىنىڭ تېھدىت ئولاراق كۆرمىسە دە، ئەلۋەتتە، ھاۋانىڭ تەزىسى ئومۇمەن ئالاھىدە ئېھتىمالىيەت ھېسابلىنىدۇ. يېڭىدىن قۇرۇلۇۋاتقان دۇنيا قۇرۇلمىسىدا نۇرغۇن دۆلەتنىڭ خىتاينى چوڭ خەۋپ دەپ كۆرۈشىنى پۇرسەتكە ئايلاندۇرۇشىمىز مۇمكىن. بىز خىتاي خەۋپىنى باشقا دۆلەتلەرگىمۇ ئاڭلىتىش ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە ئۇلارنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشىمىز مۇمكىن. ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتى قۇرۇلدى. تۈركىيەنىڭ ياردەم قولىنى ئۇزىتىشى بىلەن ئازەربەيجان دۆلىتىنىڭ

ئاييۈجە تۈركەش خانىم شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈپ ھەل قىلىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. بەن يانى بۇ زۇلمۈن ئاسلىندا سونۇنا گەلدىگىنە كىشىسەل ئولاراك ئىنانىيورۇم ئىنشاللا دۈنيايى دا ئاركامىزا ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان زۇلۇمنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقان، بۇ مەسىلىنى تۈركىيەدە كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىشكە تىرىشىۋاتقان بىر سىياسەتچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇم سىياسىتى ئاخىرلىشاي دەپ قالدى دەپ ئويلايمەن. ھازىر شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى خەلقئارالاشتى. بەزى دۆلەتلەر ۋە بەزى دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدى. بىز دۇنيادا ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان دۇچار بولۇۋاتقان زۇلۇمدىن قۇتۇلىدۇ دەپ ئويلايمەن. بىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئۆزگەرتىشنىڭ تۈركىيەدە بىر چارىسىنى تېپىش ئۈچۈن بۇ مەسىلىنى ئىزچىل ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتىمىز. بۇ بىزنىڭ مىللىي بۇرچىمىزدۇر.

ئۇيغۇرلارنى پۈتۈن دۇنيا خەلقى يەنى ئىنسانىيەت دۇنياسى قۇتۇلدۇرۇشى كېرەك. بىز ئۇيغۇرلاردىن كەلگەن دوكلاتلار ۋە بىز تەييارلىغان دوكلاتلارنى تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە سۇنۇپ، ئۇلار بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشكە تىرىشىمىز. پارتىيىمىزدىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ سانى كۆپ بولمىغاچقا، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا قانۇن چىقىرىشقا كۈچىمىز يەتمەسلىكى مۇمكىن. لېكىن بىز داۋاملىق ھالدا ھۆكۈمەتكە تەكلىپ لايىھەلىرى سۇنۇش ئارقىلىق بۇ مەسىلىنى تۈركىيە كۈن تەرتىپىدە تۇتۇپ تۇرۇشقا تىرىشىمىز. ئۆتكەن بەش يىل ئىچىدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى كۆپ قېتىم تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق ھۆكۈمەتنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشكە تىرىشىپ، بىراز بولسىمۇ مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردۇق، دەپ ئويلايمەن. ئاييۈجە تۈركەش خانىم دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ تۈركىيەگە كىرىشىدىكى توسالغۇلارنى بىكار قىلدۇرۇش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلماقچىسىز؟ دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، مۇنداق دېدى. دىش ئىشلەرى باكانىيلا ياپاجاغىمىز ئىستىشارەلەرلە بەلىرلى رۇتىنلەردە گىدىپ. بىز دولقۇن ئەيساغا قويۇلغان چەكلىمىنىڭ بىكار قىلىنىشى كېرەكلىكى توغرىسىدا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن سۆزلىشىمىز. پارلامېنتتىكى تاشقى ئىشلار كومىتېتىغا بۇ ھەقتە تەكلىپ لايىھەسى سۇنىمىز. دولقۇن ئەيسانىڭ تۈركىيەگە كېلەلمەيۋاتقانلىقىنى ھەر سورۇندا ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق خەلقئارادا ۋە تۈركىيەدە جامائەت پىكرى توپلاپ، دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ تۈركىيەگە كىرىشىدىكى چەكلىمىنى بىكار قىلدۇرۇشقا تىرىشىمىز. تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىمقى پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمىدا ئىيى پارتىيەسىدىن قىرىق تۆت پارلامېنت ئەزاسى پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلىنىپ ئورۇن ئىگىلىگەن بولۇپ، ئۇلار يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدە ئوتتۇرىغا قويۇشنىمۇ باشلىغان ئىدى. ئاييۈجە تۈركەش خانىمدىن بۇرۇن ياۋۇز ئاغىرئالىئوغلى ۋە رىدۋان ئۇز ئەپەندىلەر ئىيى پارتىيەسىنىڭ چەت ئەلدىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي مىللەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كەلگەن ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.